ລັດຖະບານລາວຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາໃນພາກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ພາຍໃນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມ ຂຶ້ນນັບມື້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາໃນພາກພະລັ ງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຢ່າງພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມີການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟ ຟ້າ ໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງມີລັກສະນະທີ່ກ້າວກະໂດດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ມີບ າດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໜັກແໜ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຊຶ່ງຜົນສຳເລັດທີ່ກ້າວກະໂດດໃນການພັດທະນາດ້ານນີ້ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງ ານໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົານີ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສົ່ງອອກ ທ່ານຄຳມະນີບອກວ່າ ພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເ ມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6,444 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິ ງ 35,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ 54 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 6,618 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 32,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາປີ 2021 ທັງນີ້ ໂດຍທາງການລາວທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປແລ້ ວ 357 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 26,147 ເມກາວັດ ທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ລວມກັນເຖິງ 115,118 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີກ ານລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍ ແລະ ການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງລາວ ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ໃນທ້າຍປີ 2017 ໂດຍລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນປະລິມານ 100 ເມກາ ວັດ ໃຫ້ມາເລເຊຍ ຜ່ານໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໃນໄທ ນັບຈາກວັນທີ 1 ສິງຫາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ສ່ວນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງເຕັ ມສ່ວນ ເພາະຍັງມີໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງຢ່າງຈຳກັດ ນອກຈາກນັ້ນ ແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ຈາກລາວຜ່ານໄທ ມາເລເຊຍ ເພື່ອໄປເຖິງສິງກະໂປ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດການລົງນາມໄດ້ ເນື່ ອງຈາກລັດຖະບານມາເລເຊຍຕ້ອງການສຶກສາສຳຫຼວດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງມາເລເຊຍກັບສິງກະໂປທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເສຍກ່ອນ ຊຶ່ງໃນປັ ດຈຸບັນ ການສຶກສາສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ແລ້ວເສັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໄປຂາຍສິງກະໂປນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ທາງດ້ານທ່ານ ສິຣິ ຈິຣະພົງພັນ ລັດຖະ ມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ໄທມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງໃນລະດັບທີ່ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເຖິງ 39 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເມື່ອພິຈາລະ ນາປະກອບກັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່າ ນັບຈາກປັດຈຸບັນໄປຈົນເຖິງປີ 2026 ປະເທດໄທບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ ຫຼື ນຳເ ຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນອີກແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງນີ້ ລັດຖະບານໄທໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມກາວັດ ໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2044 ແຕ່ໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ເຖິງ 13,000 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າ ລາວຈະຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 2,862 ເມກາວັດ ໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງເກີນຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 1,138 ເມກາວັດ ແລະ ຈະຕ້ອງສົ່ງອ ອກໄປປະເທດອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດໄທ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ